ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ຂໍຕ້ອນຮັບທ່ານເຂົ້າສູ່ລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ແອດເວນຕິດສາກົນ AWR ຂ່າວສານແຫ່ງຄວາມຫວັງ ສຳລັບທຸກທ່ານໂດຍສະເພາະ ບໍ່ວ່າທ່ານຈະ ເຮັດຫຍັງຢູ່ໃນຕອນນີ້

ລາຍການທັງໝົດນີ້ຈະມາພົບກັບທ່ານອີກຈັກໜ່ອຍ ຕໍ່ໄປນີ້ຂໍເຊີນທ່ານຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການ ຊີວິດເຕັມຮ້ອຍ ຈາກທ່ານນາງປາດຖະໜາໄດ້ເລີຍ ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງ ຖ້າເຮົາຖາມໄວລຸ້ນອາຍຸ 14 ປີວ່າຢາກໃ ຫຍ່ໄວຫຼືບໍ່ ໄວລຸ້ນໃນອາຍຸນີ້ຄົງຈະຕອບວ່າ ຢາກໃຫຍ່ໄວ ຄຳຖາມນີ້ມີຄວາມໝາຍແນວໃດ ໃນປີ ພ. ສ. 2450 ມີການສຶກສາສັດໃນຫ້ອງທົດລອງ ແລະ ພົບວ່າອາຫານທີ່ມີໂປຣຕີນສູງເລັ່ງໃຫ້ເດັກນ້ອຍມີການຈະເລີນເຕີບໂຕໄວ ເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍເປັນໜຸ່ມເປັນສາວໄວ ໃນຂະນະດຽວກັນນັ້ນກໍຍັງເຮັດໃຫ້ອາຍຸສັ້ນ ລົງ ເຮົາຈະມາຕິດຕາມເບິ່ງວ່າຂໍ້ມູນນີ້ຖືກຕ້ອງຕາມຄວາມຈິງຫຼືບໍ່ ແນ່ນອນ ຄຳຕອບມີທີ່ມາ ເມື່ອດັອກເຕີ ລີບິກ ນັກວິທະຍາສາດຊາວເຢຍລະມັນພົບວ່າ ກ້າມຊີ້ນຂອງຄົນເຮົາປະກອບດ້ວຍໂປຣຕີນ ນັກວິທະຍ າສາດອີກທ່ານໜຶ່ງຊື່ວ່າ ດັອກເຕີ ຄານິວອສ ໄດ້ສຶກສາກຳມະກອນຂຸດຖ່ານຫີນໃນເມືອງມິວນິກ ປະເທດເຢຍລະມັນ ກໍຄົ້ນພົບວ່າກຳມະກອນທີ່ແຂງແຮງ ແລະ ມີກ້າມຊີ້ນໃຫຍ່ ກິນຊີ້ນມື້ລະ 120 ກຣາມ ຈາກນັ້ນທ່ານ ກໍປະກາດວ່າ ນີ້ຄືມາດຕະຖານຂອງໂປຣຕີນທີ່ເຮົາຄວນກິນທຸກມື້ ແລະ ນັ້ນກໍກາຍເປັນຄວາມເຊື່ອຂອງຄົນທົ່ວໂລກໃນປັດຈຸບັນນີ້ ແຕ່ຕໍ່ມານັກວິທະຍາສາດສະໄໝໃໝ່ໄດ້ຄົ້ນພົບວ່າ ຮ່າງກາຍຂອງຜູ້ໃຫຍ່ຕ້ອງ ການໂປຣຕີນ 20 ຫາ 30 ກຣາມຕໍ່ມື້ເທົ່ານັ້ນ ເພາະວ່າຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາສາມາດສະສົມໂປຣຕີນໄວ້ ແລະ ນຳມາໃຊ້ໃໝ່ໄດ້ອີກ ໂປຣຕີນທີ່ບໍ່ສາມາດນຳມາໃຊ້ໄດ້ອີກກໍຄື ເສັ້ນຜົມ ເລັບມື ເລັບຕີນ ແລະ ຜິວໜັງ ທ່ ານຜູ້ຟັງ ສະຖາບັນວິທະຍາສາດແຫ່ງຊາດຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາບອກວ່າ ຄົນເຮົາຕ້ອງການໂປຣຕີນມື້ລະ 0.77 ກຣາມຕໍ່ນ້ຳໜັກ 1 ກິໂລ ມີນ້ຳໜັກ 75 ກິໂລ ຮ່າງກາຍຂອງທ່ານກໍຈະຕ້ອງການໂປຣຕີນມື້ລະ 60 ກຣ າມ ຖ້າຜູ້ຍິງມີນ້ຳໜັກ 50 ກິໂລ ກໍຕ້ອງການໂປຣຕີນມື້ລະ 42 ກຣາມເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຄົນທົ່ວໄປໃນມື້ນີ້ກໍກິນຊີ້ນ ແລະ ອາຫານທີ່ໃຫ້ໂປຣຕີນຫຼາຍກວ່າປະລິມານທີ່ຮ່າງກາຍຕ້ອງການຄື ກິນມື້ລະ 100-200 ກຣາມພຸ້ນ ບັນຫານັ້ນກໍຄື ຈຸດນີ້ແຫຼະທ່ານຜູ້ຟັງ ຊີ້ນສັດປະກອບດ້ວຍໂປຣຕີນສູງ ເພາະຊີ້ນສັດມີໄຂມັນອີ່ມໂຕຫຼາຍ ແລະ ໄຂມັນຄໍເລສເຕີຣອນສູງ ເມື່ອຄົນເຮົາກິນເຂົ້າໄປຫຼາຍ ຮ່າງກາຍກໍຈະສະສົມໄຂມັນນັ້ນໄວ້ຫຼາຍ ເຮັດໃຫ້ຫຼອດເ ລືອດຕີບງ່າຍ ເມື່ອເສັ້ນຫຼອດເລືອດຕີບ ຈະເຮັດໃຫ້ການໝູນວຽນຂອງເລືອດບໍ່ສະດວກ ແລະ ການລຳລຽງອອກຊີເຈນໄປຫາຫົວໃຈກໍຈະຫຼຸດລົງ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຫົວໃຈວາຍ ຫຼື ບາງຄັ້ງຈະເຮັດໃຫ້ເສັ້ນເລືອດໃນ ສະໝອງຕີບ ນີ້ແຫຼະຄືສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ຄົນເຮົາມີອາຍຸສັ້ນລົງ ເຮົາມາຟັງນຳກັນວ່າ ອາຍຸຂອງຄົນເຮົານັ້ນສັ້ນລົງແທ້ຫຼືບໍ່ ໃນ ຄ. ສ. 1847 ຫາ 1987 ສະແດງໃຫ້ເຮົາເຫັນວ່າຜູ້ຍິງເປັນປະຈຳເດືອນໄວກວ່າເກົ່າ ອາຍຸສະເລ່ຍຂອງຜູ້ຍິງທີ່ເລີ່ມເປັນປະຈຳເດືອນຄັ້ງທຳອິດໄດ້ປ່ຽນຈາກ 17 ປີ 5 ເດືອນ ມາເປັນ 11 ປີ 9 ເດືອນ ນີ້ສະແດງໃຫ້ເຮົາເຫັນວ່າ ເດັກນ້ອຍເຕີບໃຫຍ່ເປັນໜຸ່ມເປັນສາວໄວຂຶ້ນ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ບໍ່ມີຄວາມສົມດຸນລະຫວ່າງອາຍຸກັບຮ່າງກາຍ ໝາຍຄວາມວ່າຮ່າງກາຍແກ່ແຕ່ອາຍຸຍັງນ້ອຍ ເມື່ອເດັກນ້ອຍກ້າວສູ່ການເປັນຜູ້ໃຫຍ່ແຕ່ກາຍ ພວກເ ຂົາຈະຂາດປະສົບການໃນການຄວບຄຸມຕົນເອງ ເຮັດໃຫ້ມີເພດສຳພັນກ່ອນໄວອັນຄວນໄດ້ງ່າຍ ນອກຈາກນີ້ ອາຫານຈຳພວກໂປຣຕີນຍັງເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍບໍ່ມີພູມຕ້ານທານສູງ ນັກກິລາມັກກິນແປ້ງ ຫຼື ຄາໂ ບໄຮເດຣດຫຼາຍ ຖ້າຫາກນັກກິລາທຸກປະເພດກິນແປ້ງແລະແຂງແຮງ ເຮົາກໍກິນແປ້ງແລະແຂງແຮງໄດ້ຄືກັນແມ່ນບໍ່ ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ໂປຣຕີນເຮັດໃຫ້ໝາກໄຂ່ຫຼັງຂອງເຮົາເຮັດວຽກໜັກຂຶ້ນ ປະເທດທີ່ມີຄົນກິ ນຊີ້ນຫຼາຍ ຈະພົບບັນຫາໃນການເປັນພະຍາດກ່ຽວຂ້ອງກັບໝາກໄຂ່ຫຼັງ ແລະ ສິ່ງທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຜູ້ຍິງກໍຄືໂລກກະດູກຜຸ ເພາະໂປຣຕີນຈາກຊີ້ນສັດຈະດູດເອົາແຄວຊຽມຈາກຮ່າງກາຍ ຖ້າເຮົາກິນໄຂມັ ນເຂົ້າໄປ ຈະເຂົ້າໄປດູດແຄວຊຽມຈາກກະດູກຂອງເຮົາ ເມື່ອຂັບຖ່າຍໂປຣຕີນທີ່ເຮົາກິນເຂົ້າໄປນັ້ນອອກມາຈາກຮ່າງກາຍ ທ່ານຜູ້ຟັງຢາກຮູ້ບໍ່ວ່າ ເດັກນ້ອຍຄວນໄດ້ຮັບໂປຣຕີນມື້ລະເທົ່າໃດຈຶ່ງຈະພໍດີ ທ່ ານສາມາດຄຳນວນດ້ວຍວິທີງ່າຍໆ ຄືເອົານ້ຳໜັກມາຄູນໃຫ້ 0.77 ກຣາມ ຖ້າເດັກນ້ອຍມີນ້ຳໜັກ 20 ກິໂລກຣາມ ປະລິມານໂປຣຕີນທີ່ຕ້ອງການກໍຄື 14.5 ກຣາມ ຫຼື ບໍ່ເກີນ 17 ກຣາມ ສ່ວນຫຼາຍເດັກນ້ອຍຈະໄດ້ຮັບໂປຣຕີນຫຼ າຍກວ່າຜູ້ໃຫຍ່ ຖ້າກິນອາຫານຄົບສາມຄາບ ອາຫານທັງສາມຄາບນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ໂປຣຕີນຕາມທີ່ຮ່າງກາຍຂອງເຮົາຕ້ອງການ ທ່ານຜູ້ຟັງທຸກໆທ່ານທີ່ກິນເຈ ກໍຈະໄດ້ຮັບໂປຣຕີນຈາກຖົ່ວຊະນິດຕ່າງໆ ທີ່ມີໂປ ຣຕີນປະມານ 20 ຫາ 30 ເປີເຊັນ ເຖິງເວລາແລ້ວທ່ານຜູ້ຟັງ ທີ່ພວກເຮົາຄວນຈະຖິ້ມຄວາມເຊື່ອເກົ່າໆ ແລ້ວມາຫັນໃຫ້ຄວາມສົນໃຈກັບຄວາມຈິງທີ່ບອກວ່າ ອາຫານດີຖ້າກິນຫຼາຍກໍສາມາດເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຊີ ວິດໄດ້ ແລະ ຕອນນີ້ພວກເຮົາກໍມາເຖິງຕອນທ້າຍຂອງລາຍການແລ້ວ ເວລາຜ່ານໄປໄວດັ່ງສາຍນ້ຳທີ່ບໍ່ເຄີຍຖ້າໃຜ ພົບກັນໃໝ່ໃນໂອກາດໜ້າ ສະບາຍດີ ທ່ານນາງປາຖະໜາໄດ້ນຳສະເໜີທ່ານຜູ້ຟັງໄປແລ້ວ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າກໍຖືໂອກາດນີ້ແນະນຳປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບ

ຈະເລີນພອນມາຍັງບັນດາທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ພົບກັນຄັ້ງນີ້ກັບກະແຊັດຊຸດສຽງແຄນສັນລະເສີນພະເຈົ້າລາວ ຊຶ່ງເປັນຊຸດທຳອິດທີ່ຜະລິດຂຶ້ນໂດຍຄຣິສຕະຈັກຄະນະວັນເສົາແຫ່ງປະເທດລາວ ເພື່ອເປັນກ ານອຸທິດ ແລະ ຖະຫວາຍພະກຽດແດ່ພະອົງເຈົ້າ ຂໍໃຫ້ສັນຕິສຸກຈົ່ງມີແກ່ພວກເຮົາທັງຫຼາຍ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍກ່າວຄຳພະຍານວ່າ ກ່ອນໜ້ານີ້ຂ້າພະເຈົ້າເຄີຍພົບກັບຄວາມເຈັບປວດ ແລະ ຜິດຫວັງສາລະພັດໃນຊີວິ ດ ແຕ່ແລ້ວມັນເໝືອນແຮງບັນດົນໃນຊີວິດທີ່ເຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງມາຮູ້ກັບພຣະອົງ ແຕ່ມັນກໍເປັນພຽງການຮູ້ກັບພຣະອົງຢູ່ໃນຂັ້ນພື້ນຖານເທົ່ານັ້ນເອງ

S I N G A P O R E 298186 ຫຼື ອີເມວມາກໍໄດ້ lao@awr.org lao@awr.org
ອາຈານສິງຫາກໍຈະນຳເອົາເລື່ອງຄຳສອນຂອງພະເຢຊູມານຳສະເໜີທ່ານຜູ້ຟັງ ເຊີນທ່ານຮັບຟັງເລື່ອງຄຳສອນຂອງພະເຢຊູຈາກອາຈານສິງຫາໄດ້ເລີຍ

ແຕ່ຄຳສອນເຫຼົ່ານີ້ກໍເປັນປະໂຫຍດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນການດຳເນີນຊີວິດໃນແຕ່ລະວັນຂອງທ່ານ ແລະ ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ແຕ່ຈະເກີດປະໂຫຍດແນວໃດຫາກພວກເຮົາບໍ່ປະຕິບັດຕົວຈິງ ສຳລັບຄົນທີ່ຟັງແລ້ວນ ຳໄປປະຕິບັດຕົວຈິງນັ້ນ ແລະ ຄົນທີ່ບໍ່ໃສ່ໃຈປະຕິບັດຕາມ ພຣະເຢຊູປຽບຄົນສອງແບບນີ້ວ່າຄືກັນແນວໃດ ພຣະອົງຊົງປຽບທຽບໄວ້ຢ່າງນີ້ວ່າ ເພາະສະນັ້ນ ທຸກຄົນທີ່ໄດ້ຍິນຄຳເຫຼົ່ານີ້ຂອງເຮົາ ແລະ ປະພຶດຕາ ມ ກໍປຽບເໝືອນກັບຄົນທີ່ມີປັນຍາ ທີ່ໄດ້ສ້າງເຮືອນຂອງຕົນໄວ້ຢູ່ເທິງກ້ອນຫີນ ແລ້ວຝົນກໍຕົກ ນ້ຳກໍໄຫຼ ລົມກໍພັດເຮືອນນັ້ນ ແຕ່ເຮືອນນັ້ນກໍບໍ່ໄດ້ເພພັງຫຍັງ ເພາະວ່າຮາກຖານຂອງມັນຕັ້ງຢູ່ເທິງຂີ້ຫີນທີ່ແຂງແກ່ ນ ແຕ່ທຸກຄົນໄດ້ຍິນຄຳເຫຼົ່ານີ້ຂອງເຮົາແລ້ວບໍ່ປະຕິບັດຕາມ ກໍປຽບດັ່ງຄົນໂງ່ທີ່ສ້າງເຮືອນຂອງຕົນເອງຢູ່ເທິງຂີ້ດິນ ແລະ ຝົນກໍຕົກ ນ້ຳກໍໄຫຼແຮງ ລົມກໍພັດມາປະທະກັບເຮືອນນັ້ນ ໃນທີ່ສຸດເຮືອນນັ້ນກໍລົ້ມລົງ ແ ລະ ກະເພພັງທະລາຍລົງ ຈາກເລື່ອງທີ່ພຣະເຢຊູຊົງເລົ່າເປັນຄຳອຸປະມາ ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາເຫັນຮູບພາບຂອງຄົນສອງຄົນປຸກເຮືອນສອງຫຼັງ ຄົນສະຫຼາດປຸກເຮືອນທີ່ມີຮາກຖານໝັ້ນຄົງ ຄົນໂງ່ປຸກເຮື ອນຢູ່ຮາກຖານທີ່ບໍ່ແຂງແຮງ ເມື່ອຝົນຕົກ ນ້ຳຖ້ວມ ເຮືອນທີ່ແຂງແຮງເທົ່ານັ້ນທີ່ຢູ່ທົນໄດ້ ການປຸກເຮືອນຢູ່ເທິງສີລາ ຫຼື ຫີນ ຄືການໄດ້ຍິນຄຳສັ່ງສອນທີ່ດີ ແລ້ວຄົນນັ້ນເຊື່ອຟັງ ແລະ ໄດ້ນຳໄປປະຕິບັດໃນຊີວິດປະ ຈຳວັນ ຊີວິດຂອງຄົນເຮົາກໍຄືກັນ ຜູ້ປົກຄອງບາງທ່ານອາດເຄີຍປະສົບການດ້ວຍຕົນເອງ ເມື່ອສັ່ງສອນລູກຫຼານແລ້ວ ເຂົາກໍບໍ່ເຊື່ອຟັງ ພໍ່ແມ່ຢາກໃຫ້ການສຶກສາທີ່ດີກວ່າແກ່ເຂົາ ແທນທີ່ເຂົາຈະເອົາໃຈໃສ່ໃ ນການຮ່ຳຮຽນ ເຂົາກັບປ່ອຍປະລະເລີຍ ເມື່ອຮຽນບໍ່ຈົບ ໂອກາດຈະກ້າວໜ້າໃນຊີວິດກໍໜ້ອຍລົງ ກົງກັນຂ້າມກັບຄົນທີ່ເຊື່ອຟັງພໍ່ແມ່ ຂະຫຍັນໝັ່ນພຽນໃນການຮ່ຳຮຽນ ຜົນສຸດທ້າຍເຂົາກໍປະສົບກັບຄວາມສຳເ ລັດໃນການສຶກສາ ແລະ ການສ້າງຊີວິດຂອງເຂົາ ເຍົາວະຊົນ ແລະ ນັກຮຽນນັກສຶກສາທີ່ກຳລັງຟັງໃນລາຍການນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຝາກຄວາມຄິດນີ້ເອົາໄວ້ວ່າ ຈະສ້າງເຮືອນຢູ່ເທິງຄວາມແຂງແຮງ ຫຼື ຈະຢູ່ບ່ອ ນບອບບາງ ດັ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວໄວ້ຢູ່ໃນສຸພາສິດຂອງກະສັດໂຊໂລໂມນວ່າ ເມື່ອມໍລະສຸມພັດ ຄົນຊົ່ວກໍສິ້ນໄປ ແຕ່ຄົນທຳມະຢືນໝັ້ນຄົງເປັນນິດ ແມ່ນແລ້ວ ຄົນທີ່ສ້າງຊີວິດຢູ່ເທິງຫຼັກຄຳສອນຂອງພຣະເຈົ້າ ຍ່ອມຕັ້ງໝັ້ ນຢູ່ໃນຄວາມດີ ແລະ ຍຶດເອົາພຣະອົງມາເປັນທີ່ເພິ່ງພາອາໄສຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ ເມື່ອເກີດບັນຫາໃດໆຊີວິດ ເຂົາກໍໝັ້ນຄົງບໍ່ຫວັ່ນໄຫວ ທ່ານຜູ້ຟັງໄດ້ຍິນຂ່າວສະເໝີວ່າມີຄົນຂ້າຕົວຕາຍ ເມື່ອເກີດບັນຫາໃນຊີ ວິດ ແລະ ແກ້ໄຂບໍ່ຕົກ ບໍ່ຮູ້ວ່າ ຈະຈັດການແນວໃດ ຈຶ່ງຈົບຊີວິດໜີບັນຫາດ້ວຍວິທີນີ້ ນີ້ກໍເປັນເລື່ອງທີ່ໜ້າເສົ້າໃຈ ເພາະຫົນທາງແກ້ໄຂບໍ່ມີ ດ້ວຍເຫດຜົນນີ້ແຫຼະ ຄຳສອນຈຶ່ງເນັ້ນໄປທີ່ການເພິ່ງພາອາໄສພຣະເຈົ້ າ ເຮືອນຂອງທ່ານຈະໝັ້ນຄົງໄດ້ເມື່ອຕັ້ງຮາກຖານທີ່ໝັ້ນຄົງ ພຣະເຢຊູຊົງໃຫ້ເຮັດສອງສິ່ງຄື ຂໍ້ທຳອິດ ເຮົາຈະຕ້ອງເຊື່ອຟັງພຣະອົງກ່ອນ ບັນຫາຂອງຄົນເຮົາໃນທຸກມື້ນີ້ຄື ບໍ່ຄ່ອຍຟັງ ບໍ່ຕັ້ງໃຈຟັງ ຫຼື ບໍ່ໃສ່ໃຈຟັງ ຄຳຕັກເຕືອນ ຄຳສັ່ງສອນ ທັງໆທີ່ຮູ້ວ່າມັນເປັນສິ່ງສຳຄັນສຳລັບຕົນເອງ ດ້ວຍເຫດຜົນນີ້ ສິ່ງທຳອິດກໍຄື ຟັງ ແລະ ໄຕ່ຕອງພິຈາລະນາເບິ່ງວ່າ ຄຳສອນຂອງພຣະເຢຊູ ດີຫຼືບໍ່ ແລະ ຂໍ້ທີ 2 ທີ່ຕ້ອງເຮັດກໍຄື ນຳໄປປະຕິ ບັດ ນີ້ຄືຂັ້ນຕອນທີ່ຍາກກວ່າຂໍ້ທຳອິດ ເພາະເຫດນີ້ເຮົາຈຶ່ງຕ້ອງຕັ້ງໃຈເຮັດ ຕັ້ງໃຈປະຕິບັດ ຖ້າຈະສະຫຼຸບການແນະນຳ ການຟັງ ແລະ ການນຳໄປປະຕິບັດນັ້ນ ໃຫ້ເຫັນຄວາມຊັດເຈນກໍຄືຄວາມເຊື່ອຟັງ ເມື່ອຫຼ າຍປີກ່ອນນັ້ນໄດ້ເກີດເຫດການ ຄືເຄື່ອງບິນຂອງສາຍການບິນ ເລົາດາແອໄດ້ຕົກລົງຢູ່ທີ່ແຂວງສຸພັນບຸຣີທີ່ປະເທດໄທ ສາເຫດເພາະວ່າກັບຕັນເຄື່ອງບິນຜູ້ທີ່ມີປະສົບການໃນການບິນຫຼາຍກວ່າ 14,000 ເທື່ອນັ້ນ ເ ຂົາບໍ່ເຊື່ອເຂັມທີ່ໜ້າປັດບອກວ່າໄດ້ເກີດເຫດການຜິດປົກກະຕິເກີດຂຶ້ນແລ້ວ ໜ້າເສຍດາຍທີ່ເຫດການຄັ້ງນັ້ນໄດ້ເກີດຂຶ້ນ ຖ້າພຽງແຕ່ກັບຕັນເຊື່ອການເຕືອນຂອງມິເຕີ ແລະ ສຽງທ້ວງຂອງນັກບິນໜຸ່ມພົນນັ້ນ ແນ່ນອນ ຄົນໂດຍສານອີກຈຳນວນ 233 ຊີວິດ ກໍຄົງຈະບໍ່ເສຍຊີວິດໄປພ້ອມກັນກັບເຂົາ ນີ້ຄືບົດຮຽນ ແລະ ຄວາມສຳຄັນຂອງຄວາມເຊື່ອ ຊີວິດຂອງເຍົາວະຊົນໜຸ່ມສາວຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ທີ່ບໍ່ສາມາດໄປເຖິງຄວາ ມໃຝ່ຝັນຂອງຕົນໄດ້ ກໍເພາະຄວາມບໍ່ເຊື່ອນີ້ແຫຼະ ຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງຂໍນຳເອົາຄຳສອນຂອງພຣະເຢຊູມາເປັນສິ່ງທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຂົາເຂົ້າໃຈຍິ່ງຂຶ້ນ ສິ່ງສຳຄັນກວ່າສິ່ງໃດໆໃນພຣະຄຣິສຕະທຳຄຳພີໄດ້ກ່າວເ ອົາໄວ້ວ່າ ບຸດທັງຫຼາຍຈົ່ງເຊື່ອຟັງບິດາມານດາຂອງທ່ານໃນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ ເພາະວ່ານີ້ເປັນເລື່ອງຖືກຕ້ອງ ແມ່ນແລ້ວ ຄວາມເຊື່ອຟັງບິດາມານດາຂອງລູກທີ່ດີເປັນເລື່ອງທີ່ຖືກຕ້ອງ ການເຊື່ອຟັງພຣ ະເຈົ້າເປັນສິ່ງທີ່ຕ້ອງປະຕິບັດ ເພື່ອມີຄວາມໝັ້ນຄົງມີຫຼັກການໃນຊີວິດ ເມື່ອພົບອຸປະສັກໃດໆ ກໍຈະສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ ລວມທັງທ່ານຜູ້ຟັງ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າເອງ ຕ້ອງຊັ່ງນ້ຳໜັກລະຫວ່າງເຮືອນຂອງຊີວິດທີ່ຈະ ສ້າງຂຶ້ນນັ້ນ ຈະສ້າງຢູ່ເທິງຫີນທີ່ໝັ້ນຄົງ ຫຼື ຈະສ້າງຢູ່ເທິງຫາດຊາຍ ເຮົາຕ້ອງເລືອກລະຫວ່າງເຊື່ອຟັງພຣະເຈົ້າ ຫຼື ເຊື່ອຟັງຕົນເອງ ສຳລັບມື້ນີ້ ເວລາຂອງເຮົາກໍໝົດລົງແລ້ວ ຂ້າພະເຈົ້າຈະມາພົບກັບທ່ານອີ ກໃນລາຍການຄັ້ງຕໍ່ໄປ ສຳລັບມື້ນີ້ ສະບາຍດີ ທ່ານໄດ້ຮັບຟັງຄຳສອນຂອງພະເຢຊູຈາກອາຈານສິງຫາໄປແລ້ວ ທັງໝົດນີ້ຄືລາຍການຂອງເຮົາທີ່ໄດ້ນຳມາສະເໜີແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງໃນມື້ນີ້ ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບ ຟັງລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແອດເວນຕິດສາກົນ AWR
ທ່ານຜູ້ຟັງເອີຍ ລາຍການຂອງເຮົາມີປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບ ຢາກຈະມອບໃຫ້ແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງໄດ້ອ່ານຟຣີທຸກຄົນ ໃນຂະໜາດກະທັດຮັດ ພຽງແຕ່ທ່ານຂຽນຈົດໝາຍເຂົ້າມາທີ່ລາຍການຂອງພວກເຮົາເທົ່ານັ້ນ ປຶ້ມ ເຫຼັ້ມນີ້ກໍຈະເປັນຂອງທ່ານ ແລະ ປຶ້ມເຫຼັ້ມນີ້ກໍຈະໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບສຳລັບສະມາຊິກທຸກຄົນໃນຄອບຄົວຂອງທ່ານອີກດ້ວຍ ໃນຕອນທ້າຍຂອງປຶ້ມກໍຈະມີຄຳຖາມໃຫ້ທ່ານໄດ້ຝຶກຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສຸ ຂະພາບນຳອີກດ້ວຍ
ຫາກທ່ານຜູ້ຟັງມີຂໍ້ຄິດເຫັນປະການໃດ ກ່ຽວກັບລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ພວກເຮົາຢາກຮູ້ຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານ ຫຼື ຂໍ້ບົກພ່ອງຂອງທາງລາຍການຂອງເຮົາ ດັ່ງນັ້ນ ຂໍໃຫ້ທ່ານຜູ້ຟັງຂຽນຈົດໝາຍມາທີ່ລາຍກ ານຂອງເຮົາໄດ້ ພວກເຮົາຍິນດີທີ່ຈະຕອບຈົດໝາຍຂອງທ່ານທຸກໆສະບັບເນາະ
ຂໍເຊີນທ່ານຜູ້ຟັງສົ່ງມາຕາມທີ່ຢູ່ນີ້ ລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ 798 Thompson Road Singapore 298186 ສະກົດແບບນີ້ 798 T H O M P S O N R O A D S I N G A P O R E 298186 ຫຼື ອີເມວມາກໍໄດ້ທີ່ lao@awr.org lao@awr.org
ຂໍເຊີນທ່ານຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ໄດ້ອີກໃນຄັ້ງຕໍ່ໄປ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຟັງເລື່ອງລາວສຸຂະພາບ ແລະ ຄຳສອນຂອງພະເຢຊູ ຢ່າລືມຕິດຕາມຮັບຟັງເດີ້ ທ່ານຜູ້ຟັງ
ລາຍການຂອງເຮົາຢາກຮູ້ຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານ ດັ່ງນັ້ນ ຂໍເຊີນທ່ານຜູ້ຟັງກະລຸນາຂຽນຈົດໝາຍເຂົ້າມາທີ່ລາຍການຂອງພວກເຮົາແດ່ເດີ້ ທາງລາຍການຂອງພວກເຮົາຍິນດີຈະສົ່ງປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບ ເພື່ອເປັນການຂອບໃຈທ່ານຜູ້ຟັງ ດັ່ງນັ້ນ ຂໍເຊີນທ່ານຟ້າວຂຽນເຂົ້າມາແນ່ເດີ້ ທັງໝົດນີ້ຄືລາຍການຂອງເຮົາໃນມື້ນີ້ ສຳລັບມື້ນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າ ທ້າວສັນຍາ ແລະຂ້າພະເຈົ້ານາງພອນທິບຂໍລາທ່ານຜູ້ຟັງໄປກ່ອນ ພົບກັນໃໝ່ໃນລາຍການໜ້າ ສຳລັບມື້ນີ້ຂໍກ່າວຄຳວ່າສະບາຍດີ ສະບາຍດີ